एवम् कर्तव्यताप्राप्तमपि अथ चेत्त्वमिमम् धर्म्यम् सङ्ग्रामम् न करिष्यसि ततः स्वधर्मम् कीर्तिम् च हित्वा पापमवाप्स्यसि अथ चेत्त्वम् इमम् धर्म्यम् धर्मात् अनपेतम् सङ्ग्रामम् युद्धम् न करिष्यसि चेत् ततः తదకరణాత్ స్వధర్మం కీర్తిం చ महादेवादिसमागमनिमित्ताम् हित्वा केवलम् पापम् अवाप्स्यसि